ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ການແຍກຕົນແຍກຕົວຢູ່ ເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ແພດສາດນຳມາເປັນວິທີການ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພະຍາດການຕິດແປດກັນທຸກຊະນິດ ທີ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຢຸດຢັ້ ງໂຄວິດ-19 ໃນສັບປະດານີ້ ລັດເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງເບິ່ງໂຄງການການກັກຄົນ ຫຼືວ່າແຍກຄົນ ຫຼືວ່າຄວາຣັນທີນຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນ ນີ້ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຜົນດີ ມັນຄົ ງຈະຖືກນຳມາບັນຍັດສຳລັບທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນນີ້ເປັນແບບໃດກັນ ແລະ ມັນມີຫຍັງ ຫຼືວ່າຈະເປັນແນວໃດ ສຳລັບການເດີນທາງຈາກອົດສະຕຣາເລຍໄປມາຕ່າງປະເທ ດ ໃນບໍ່ນານຜ່ານມາປະມານ 2 ເດືອນ ທີ່ການຈະທົດລອງນັ້ນຖືກຮັບຮູ້ໂດຍຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍຈະເລີ່ມທົດລອງໃຫ້ຄົນຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນນັ້ນ ນີ້ຈະມີຄົນ 50 ຄົ ນ ທີ່ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລ້ວ

ການຕິດຕາມມອງເບິ່ງນັ້ນ ແມ່ນວ່າຈະຖືກກວດດູເບິ່ງໂດຍຕຳຫຼວດ ແອັບໂທລະສັບມືຖືນັ້ນ ກໍຈະເປັນການໃຊ້ຊ່ອຍໃນແງ່ອື່ນໆໄດ້ ເຊັ່ນວ່າມັນມີລາຍການຂອງເວລາການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ການກວດເບິ່ງ ວີ່ແວວໂຄວິດ-19 ແຕ່ລະມື້ລະວັນ ແລະ ກວດເບິ່ງສຸຂະພາບ ແລະ ການຢູ່ດີກິນດີ ສາດສະດາຈານ Mark Stoove ເປັນຜູ້ນຳຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ

ນິວຊີແລນກຳລັງຈະທົດລອງໂຄງການຂອງພວກເພິ່ນເອງໃນທ້າຍປີນີ້ ເພື່ອມອງເບິ່ງລະບົບການ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຄົນເດີນທາງທີ່ຖືກສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຕັມສ່ວນແລ້ວ ທີ່ມາຈາກຕ່ າງປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງພໍປານກາງ ໄດ້ຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ລາຍລະອຽດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຈະບໍ່ຖືກຢັ້ງຢືນອອກມາໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບຈົນກວ່າເດືອນກັນຍາ 2021 ແຕ່ໃນຂັ້ນນີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່ າວ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນສັນຊາດນິວຊີແລນທີ່ຢູ່ກິນຢ່າງຖາວອນຢູ່ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ທີ່ໃນເວລານີ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນນິວຊີແລນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວເຕັມສ່ວນ ແລະ ໄປວຽກໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ ຮັບຮູ້ໂດຍບໍ່ໄປດົນນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສະເໜີແຜນການການແຍກຕົນແຍກໂຕນັ້ນ ກັບການຮ້ອງຂໍທີ່ຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກນິວຊີແລນ ເມື່ ອວິທີການທົດລອງຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຂອງເຊົາອົດສະເຕຣເລຍຖືກຈ້ອງມອງເບິ່ງ ທີ່ແມ່ນສຳລັບຄົນໃນອົດສະເຕຣເລຍເອງ ທ່ານ ມາຊາລ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊົາອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ We are very keen to get our international students back

ກ່ອນໜ້າທ້າຍປີນີ້ນັ້ນ ຍັງໄກຢູ່ ທາງການເຊົາອົດສະເຕຣເລຍຄາດຄະເນວ່າ ຕົນຈະຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະລາຍງານຜົນຂອງການທົດລອງນັ້ນເຖິງຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃນຫຼາຍສັບປະດາຂ້າງໜ້າ ນີ້ ຖ້າຫາກວ່າການທົດລອງເບິ່ງນັ້ນມີໝາກມີຜົນດີ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ Home Quarantine ການຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ສຳລັບທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ ສາດສະດາຈານ Maximilian de Courten

ແລະ ມັນມີບັນຫາໃດໆກ່ຽວກັບແອັບໂທລະສັບມືຖື ຫຼືບໍ່ ສາດສະດາຈານ ດີ ຄໍທີນ ເວົ້າວ່າ ຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ແລະ ແອັບການຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມຂະຫຍາຍອອກກວ້າງໃນດ້ານຄວາມສາມາດ ແລ້ວເຮັດ ໃຫ້ລະບົບນັ້ນຖືກຕ້ອງກັບຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ກັບຄືນມາຍັງອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນຖືກມອງເບິ່ງ ແຕ່ທ່ານ In the current low vaccination situation we are in I don't see um rolling out home quarantine ບໍ່ຢາກເຫັນໂຄງການການທົດລອງນັ້ນຖືກນຳມາໃຊ້ ຈົນກວ່າມີການຊັ ກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄວາມຫ່ວງໃຍສ່ວນຕົວໃດໆທີ່ມີກັບແອັບນັ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວມາ ຈະຖືກແກ້ໄຂເສຍກ່ອນ ສາດສະດາຈານ ເອັສເ ຕີແມນ ກໍເວົ້າອີກວ່າ My personal choice is to think have places like Howard Springs reserved for those who haven't been fully vaccinated or at very high risk ຄວາຣັນທີນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນນັ້ນຈະຖືກຄວບຄຸມແບບໃດ ເມື່ອຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອົດສະຕຣາເລຍຖືກຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ເ ຂັມບູສເຕີເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ສຳລັບສຸຂະພາບ ແລະ ລະບົບການການຄ້ຳຈູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ສຳລັບໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ